۽ اهو الله آهي جنهن آسمانن ۽ زمين کي ڇهن ڏينهن ۾ بڻايو ۽ سندس عرش پاڻيء تي هو، اهو بڻائڻ هن ڪري آهي ته اوهان کي پرکي ته اوهان مان عملن جي ڪري ڪير تمام چڱو آهي ۽ جيڪڏهن انهن کي چوين ته موت کان پوء اوهين جياريا ويندؤ ته ڪافر ضرور چوندا ته هي پڌرو جادو آهي.